ٿو. توهان کي دولت کپي، توهان کي ملڪيت کپي، توهان کي عهدو کپي، ڏيون خوش ڪريون. پوء گهرايائين انهن پنهنجن معتزلن کي چيائين ته هي هڪڙو ماڻهو آيو آهي عالم، هن کي نظربند ڪري ڇڏيو.

۽ ٻيو آهي انسان جو ما حاڪ في صدرڪ فهو ذنب ولو افتاڪ المفتون ان جي دل ۾ الائي ڇا هو مفتين ته اها فتوا ڏني هئي ته قرآن مخلوق آهي پر هن جي دل ۾ ڪا ضرور امانت جو ڪو جوهر هيو تنهن تي هن پنهنجي ان ديوان کي ايوان کي جاتي اهو فيصلو ٿيڻو هو دفتر کي آراسته ڪيو صفن سان هڪڙا اهڙا سوار بيهاري جيڪي گهوڙن تي هيا خاص قسم جا لباس هڪڙي قطار گهڻا ٻيا وري بيهاري جيڪي انهن تي ڪن تي ڳاڙها لباس ته گهوڙا به ڳاڙها اڇا لباس ته گهوڙا به اڇا ڪارا لباس ته گهوڙا به ڪارا انهن کي نيزا ڀالا اهو تم ترا وري پيادا انهن جا ائين زرق برق هٿيار ۽ ائين ئي اهو هو سڄو بادشاهي ايوان سينگاريل خاص هن مناظري جي مجلس لاء ۽ هڪڙي وڏي اسٽيج ٺاهي وئي هئي ڊڪي ان تي هي پردو لڳو هيڏي سمجه ۾ نه اچي ته ڪجه هوندو

ٻئي پاسا توهان ياد ڪريو، منهنجو به پاسو ياد ڪريو، هنن جو به ياد ڪريو، جيئن انهن جو به ياد ڪريو. سائين اهو جيڪو هو سو ابو زيد هن کي ٿا چون، لقب هو معتزلي جو، اهو ٿورڙو سامهون ٿي ويٺو، هي بادشاهه وچ ۾ اها جو ڳالهه هوندي هئي ته مناظرن کي طئي بادشاهه ڪرائيندا هئا، طاقت طئي ڪرائيندي هئي، اڄ جيڪي فتنا اسان جي ملڪ ۾ آهن صرف انهيء ڪري هي انگريزن جي دور کان وٺي پيا ته جيئن مسلمان الجهي ختم ٿي وڃن.

هي سي قرآن پاڪ جو اعجاز آ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ولقد صرفنا هذا القرآن من ڪل مثل اسان هن قرآن پاڪ ۾ هر قسم جا مثال بيان ڪيا آهن ڦيرائي گيرائي ٻڌايا آهن مختلف عنوان سان عجيب پيراين سان ۽ غريب مضامين سان بار بار قرآن کي اسان پئي آندو آهي ته جيئن ماڻهو سمجهن تصريف چئبو آهي ڦير گير کي فابيٰ اڪثر الناس پوء ڪيترن ماڻهن انڪار ڪيو آهي انهن جو انهن ڪونه ڪو انهي ڳالهه جي مٿان خيال ڪيو

فرمايو ته ڪهڙي ڪوشش ڪريان مڃائڻ جي ٻي توهان چئو چيونس فين تعلم انه ليس من اضيق بلادا هي اسان جو شهر سائين مڪي مڪرم جي حالت جهڙي ٿي هوندي نه ٿوري علاقي ۾ وڏا جبل اٿس چوڌاري بيت الله شريف جو چوڌاري وڏا جبل آهن پهرين تاريخ ته ٺهيو پر ٻي تاريخ جو چنڊ مشڪل ڏسڻ ۾ ايندو آهي ائين هيٺ آهي چوڌاري وڏا وڏا جبل ولا اقل ماء منا پاڻي به ڪونهي

رب فرمائي ٿو سبا سورت ۾ ٿو اچي اسان گهرون ته ڪري سگهون ٿا اهو پر اسان اڃا نه گهريو آهي او تاتي بالله والملائڪت يا الله کي به وٺي اچ ملائڪن کي به قبيلا سامهون ميڙ ڪري آڻ ته پوء ڏسون ته هي الله آهي ملائڪ آهن چو چون ٿا تنهنجي لاء ته اهو رسول اٿو پوء هڪڙو دفعو چئي هليا وڃن بس پوء سائين ڇٽي او يڪون لک بيت من زخرف يا ڪو سون جو گهر تنهنجو ٿي وڃي

ما کي الله سمجهي الله جي حيثيت واريون شيون ٿا گهرو اها توهان جي غلطي آهي اهو ته نه ڪريو اهو ته غلط آهي توهان جو آخر حيثيت ڏسبي آهي نه مان رسول آهيان خدا جو مخلوق آهيان محڪوم آهيان حاڪم نه آهيان مخلوق آهيان خالق نه آهيان مقدور آهيان قادر نه آهيان حيثيت توهان ڪهڙي منهنجي ٻي سمجهي آهي خالق واري حيثيت جا سوال ٿا ڪيو مون کان جي اڳيان رسول آهي پر اڳين رسولن ائين ڪيو هو جيڪڏهن ڪجهه ڪي معجزات ڏيکاريا انهن ته برابر اهڙا ته معجزا مان به ڏيکاريان ٿو توهان کي الله جي حڪم سان سڀئي ٿين ٿا بلڪ اهي توهان جون فرمائشي نشانات اهي فرمائشي نشانات ڪونه ٿيندا الله تعاليٰ ٿو فرمائي قل سبحان ربي چؤ منهنجو رب پاڪ آ ان ڳالهين کان عاجز ڪونهي سبحان جو مطلب اهي جيڪي توهان سوالات ڪيا آهن اهي معمولي ڳالهيون آهن جيڪو آسمان و زمينن کي پيدا ڪري چڪو آهي جيڪو ڪائنات ساري کي پيدا ڪري ان کي رزق ڏئي چڪو آهي اڄ تائين ۽ ان جي رزق منجهان ۽ ان جي خزاني منجهان اڄ تائين سحاء الليل والنهار ڪجه نه کٽايو آهي ان جي آڏو ته ڪا شيء ڪانهي اهي ڳالهيون تهان جون پر رب پنهنجي حڪمتن کي ڄاڻي ٿو ته تهان کي ڏيکاري يا نه ڏيکاري باقي هل ڪنت الا بشرا رسولا مان ٻيو ڪجه نه آهيان مگر انسان آهيان رسول بس ان جو حڪم تهان ڏي مان پهچايان ٿو خدائي اختيارات اهي پيغمبر کي ڪونهن، باقي اهي سوالات، اهي فرمائشي نشانات آهن، الله تعاليٰ پنهنجي حڪمت بالغه ۽ قدرت ڪامله ۾ انهن کي جائز سمجهندو توهان کي ڏيکاريندو، جيڪڏهن جائز نه سمجهندو نه ڏيکاريندو، اهو فيصلو ان جي بلي آهي، منهنجي بلي نه آهي. وما منع الناس ان يؤمنوا نه روڪيو ماڻهن کي ايمان آڻڻ کان ڪنهن ٻئي شيء الا ان قالوا اذ جاءهم الهديٰ جڏهن هدايت آئي ٻيء شيء ڪونه روڪيو الا ان قالوا مگر هي ته ابعث الله بشرا رسولا اعتراض صرف اهو الله تعاليٰ انسان کي رسول ڪري موڪليو آهي اها شيء هي روڙو اٽڪيل جو چون پيا ته آخر انسان کي خدا رسول ڪري موڪليو آهي ڪيئن اسان هن کي مڃينداسين ان ڳالهه اچي هنن کي مجهايو روڙو اهو اٽڪايو مطلب ڇا هن جو ته ڪافر چوندو هو ته اهو انسان ته آهي پوء رسول ڇو رسالت ۽ انسانيت جو عهدو هڪ وجود ۾ نه ايندا. رسول هجي ته ملڪ هجي يا ڪا ٻي شيء هجي. اهو فيصلو هو. انهيء شيء هنن کي روڪي رکيو. اڄوڪو جيڪو قوم جو ماڻهو آهي اهو به ائين ٿو چئي ته رسالت ۽ انسانيت، رسالت ۽ بشريت هڪ جامي ۾ نه ايندا. پر اڳي انسان ۽ بشر چئي پوء رسول جو انڪار ڪندا هئا. ڇو ته بشريت سان رسالت ٽڪريل آهي. هاڻي رسالت کي مڃي بشريت جو انڪار ٿا ڪن ڇو ته بشريت ۽ رسالت ٽڪريل آهي. ڳالهه ساڳي رڳو آمد رفت جدا آهي. هو رسالت کي مڃي بشريت جو انڪار ڪن اهي مسلمان پر هو بشريت کي مڃي رسالت جو انڪار ڪن اهي ڪافر. اهو ضد ڪهڙو ته بشريت ۽ رسالت هڪ جاء تي گڏ نه ٿيندي آهي. پوء ڪفر ۽ اسلام ڇو ڪيو فتويٰ ته ساڳيو جوڙ ڪندي ڳالهه ايتري آهي وحي آهي وچ ۾ فارق فاصل بشر نبي بشر غير نبي وحي الهي آهي اهو فصل آهي وچ ۾ انسان نبي انسان غير نبي فرق آهي وحي الهي وحي الهي آهي ته اهو بشر نبي آهي جي ناهي ته غير نبي آهي بس ڳالهه ايتري آهي باقي انهيء ۾ انسانيت ۽ عدم انسانيت جو ته سوال ئي ڪو اها جهالت هي هڪڙا ڪافرن جي جن کي ڪفر تي انهي مجبور ڪيو الله فرمائي ٿو ته ماڻهن کي ايمان آڻڻ کان جڏهن قرآن آيو هديٰ معنيٰ قرآن جڏهن قرآن آيو ته ايمان آڻڻ کان روڪيو ڪهڙي شيء ٻي شيء نه الا ان قالوا انهي روڪيو ڇا ابعث الله بشرا رسولا قل لو ڪان في ملائڪ چئو ملائڪ جيڪڏهن زمين ۾ هجن ها يمشون

ته فرشتا رسول، انسان آباد ته انسان رسول، مسئلو آهي سنت جو پيغمبر کان فيض حاصل ڪيئن ٿيندو؟ هڪڙو ٿيندو آهي گفتار سان فيض حاصل، ٻيو ٿيندو آهي ڪردار سان جنهن کي اڄوڪي اصطلاح ۾ پريڪٽيڪل چوندا آهن اها ڪيئن ٿئي ها؟ استعمال ڪيئن ٿئي ها سنت جو؟ دين کي استعمال به ته ڪرڻو آهي نه عمل به ڏيکارڻو آهي نه عمل کان سواء هي اسان جو جيڪو مذهب آهي سو محض نظرياتي ته ڪونهي. عملي مذهب به ته آهي. عمل ناهي ته نظريو ڪامياب نه ويندو. سو ملڪ هجي ها تهان جو رسول ته نظريو ڪامياب نه وڃي ها ڇو ته عمل رهي ڪونه ها. ملائڪ نه شادي ڪن تهان شادي ڪيئن ڪريو؟ ملائڪن کي نه ڌيء نه پٽ تهان ڪيئن پاليو؟ ملائڪن کي جڏهن پالڻو ئي ڪونهي ڪو ملائڪ نه مرد نه عورت پوء تهان ڪيئن مرد عورت ڪيئن پنهنجي مردي ڪيئن پنهنجي نسوانيت گذاريو سنت اوڏانهن ايندي آهي نه

سو الله تعاليٰ آهي بصير هو ڏسي ٿو ٻڌي ٿو مان دعويٰ ڪئي آهي توهان انڪار ڪيو آهي انهي صورت ۾ توهان ڪٿي فلاح پائيندؤ ڪيئن ڇوٽڪارو حاصل ڪندؤ الله تعاليٰ پنهنجي مهرباني ڪري من يهد الله فهو المهتد جيڪو هدايت ڪري جنهن کي الله هدايت ڪري اهو هدايت وارو هدايت لهندڙ

علي وجوههم جنهن ڏينهن الله تعاليٰ انهن کي ڇڪي جهنم ۾ هڻندو تمثل ذوقوا مس سقر اهو حڪم ٿيندو چڱو هاڻي باهه جهنم جي چکو ماواهم جهنم ڪلما خبت جڏهن اجهامندي جهڪي ٿيندي زدناهم سعيرا وڌائينداسي هن جي آگ کي تيز ڪنداسي منهن ڀر تن کي معنيٰ ڇڪي منهن ڀر ڪري هڻندو

ما نؤخره الا لاجل معدود الله فرمائي ٿو وقت مقرر تائين انهن کي اسان مؤخر ڪيو آهي ڍر ڏني آهي ابي الظالمون الا ڪفورا نه مڙيا ظالم ڪفر کان سواء نه مڙيا بي شڪري کان سواء نه مڙيا ابي الظالمون نه مڙيا ظالم الا ڪفورا مگر بي شڪري ڪفر ڪيا قل لو انتم تملڪون خزائن رحمت ربي تان کي اعتراض آ ته مون تي نبوت ڇو نازل ٿي ٻيو ته ڇڏ پر رحمت رب جا جيڪي خزانا آهن انهن تي جي تان مالڪ آهيو اذا لامسڪتم خشيت الانفاق ته جيڪر کپڻ جي ڀؤ کان انهن کي لڪائي رکو ها پر اهي به ته ڪونهي توهان کي ڪان انسان قتور آهي انسان تنگ دل آهي گذشته رڪوع ۾ رب تعالا فرمايو رحمت آ رب جي فضل آ انهي جو گهڻو جن انسان گڏجن ٻيو ٽيو سڀ ته به نه الله جي رحمت وڌيڪ آ هتي رب تعالا فرمائي ٿو ته ان رحمت جا تهان مالڪ هجو ها ته جيڪر الاء ڇا ٿي پوي ها ڪنهن کي جيڪر ڪجهه نه ڏيو ها پر الله جا اهي خزانا آهن جيڪي ملڪ تي رب تعاليٰ وهائي ڇڏيائين. هنن ڄڻ اهو چيو ته هڪڙو يتيم بني هاشم جو آخر اهو اچي مسلمان ٿيو آهي، ائين ڇو ٿيو؟ تنهن تي الله تعاليٰ فرمائين ٿو ته تون نبي چوين ته خزانا تنهنجي هٿ هجن ها ته پوء توهان جي هٿ هجن ها ته پوء ائين ٿئي ها. پوء ته توهان کي کپڻ جو به خطرو هيو. ڪان الانسان قتورا انسان تنگ دل آهي. هي رب جو فضل آهي اهو هن جي هٿ آهي. هنن ڪيو اعتراض. ڪافرن چيو.

حضور انور صلي الله عليه وسلم کان اچي تسع آيات بينات جي متعلق سوال ڪيو پاڻ فرمايائون تسع آيات بينات ڇا آهن هن سوال ڪيو ته تسع آيات بينات ڇا آهن اهي جيڪي موسا عليه السلام تي لٿا نبي سائين فرمايو ته شرڪ نه ڪريو چوري نه ڪريو زنا نه ڪريو، خون نه ڪيو ناحق، جادو نه ڪيو، سود وياج نه کائو، بيگناهه کي نه پڪڙايو، حاڪمن کان قتل ڪرائي وجهو، عفيف عورتن تي تهمت نه لڳايو، جهاد کان نه ڀڄو، اهي نو حڪم آهن سڀني کي ۽ فرمايو ڏهون حڪم اهو آهي يهود جيڪو توهان سان خاص آهي

اسان توکي سمجهون ٿا ته اهو توکي ته جادو ٿيل آهي جو تون اهڙيون ڳالهيون ٿو ڪرين پيو هي معاشري ۾ اسان جي ۾ اهي سڀ ڪم جاري ٿيل آهن توهان انهن کي روڪيو ٿا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات الله انهن کي نازل ڪيو جيڪو آسمان زمين جو رب آهي بصائر عبرتون هن انهن ۾ هتي ڄڻ اها ڳالهه وڌيڪ موزون آهي هنن تسع آيات کان جيڪي مان ٻڌايا ڇو ته اهي وقت بوقت فرعون جي سامهون گهڻي دور ۾ جاري ٿيندا رهيا ڪڏهن ڪهڙي ڪڏهن ڪهڙي ڪڏهن ڪهڙي هي احڪام ها جيڪي ٻڌايا ويا تنهن تي فرعون اعتراض ڪيو ته اسان جي معاشري کي تون گندو نه ڪر اهي ڳالهيون ڪيئن ٿينديون حڪومت کي ٺوڪر پئي لڳي نه اصل ڳالهه اها آهي بادشاهه کي جيئن وڻي تيئن ڪري الله تعاليٰ هن کي موڪليو بس آهي سمجهائڻ جي لاء مثبورا اي فرعون مان سمجهان ٿو تون ته

ائين ٿي پيو. رب تبارڪ وتعاليٰ انهن سان اها مهرباني ڪئي، اهو احسان ڪيو جو هنن کي بچائي ڇڏيائين. يستفزهم ارادو ڪيو فرعون ته موسيٰ عليه السلام کي بني اسرائيل کي ملڪ مصر منجهان تڙي ڪڍي ڦٽي ڪري. استفزاز معنيٰ تڙي ڪڍڻ. پر الله تعاليٰ ائين ڪيو، موسيٰ عليه السلام جو نڪتو ته لڳن پويان ڪڍ هي ٻڏي ويو.

وبالحق انزلناه حق سان اسان ان کي نازل ڪيو آهي قرآن کي وبالحق نزل ۽ قرآن سان حق سان لٿو آهي نازل ڪيو آهي حق کي آندو اٿس احڪام آنداسين جيئن موسا عليه السلام تي معجزا هيا تيئن قرآن پاڪ به هڪڙو بذات خود معجزو آهي ايڏو وڏي ۾ وڏو معجزو جنهن سان ڪو مقابلو نٿو ڪري سگهي فاعلموا انما انزل بعلم الله

في آذانهم اصبع سڄي کي چئبو آهي ٽن سنڌن کي ڪنن وجهڻ سان انملة ٿو اچي چوٽي پر قرآن فرمائي جعلوا اصابعهم في آذانهم مبالغو آهي في تشديد هتي به سجدي ۾ الله تعاليٰ جون اهي ڳالهيون ٻڌي اهڙو سجدو ٿا ڪن جو منهن کاڏي هڪ ٿي ٿي وڃي سجدي ۾ هيٺان جي نرم زمين هوندي مٽي هوندي ته ان ۾ مٽيء ۾ منهن ڀلي پورجي وڃي معني شدت سان سجدو خدا جي آڏو ٿا ڪن، ادب جو ۽ احترام جو ۽ تسليم جو انتها انهي قسم جو يقولون سبحان ربنا الله پاڪ آ ان ڪان وعد ربنا لمفعولا الله جو وعدو پورو ٿيو ڪهڙو رب جو وعدو تورات ۾ وعدو هو ته نبي آخر زماني جو ايندو ان تي قرآن شريف لهندو يخرون للاذقان ڪري ٿا ڀر پون منهن ڀر هاڻي ٻي ذقن جي معني منهن ڀر ڪجي ڇو ته انسان جو منهن انسان جي کاڏي، انسان جي ڏاڙهي يا وجاهت آ، معنيٰ منهن ڀر ڪري ٿا پن روئن ٿا، يزيدهم خشوعا ۽ وڌي ٿو انهن کي اندر خشوع جي معنيٰ عاجزي هنن جي وڌي ٿي. هڪڙي اها معنيٰ اٿس، ٻي معنيٰ هيء اٿس جيڪا ڪئي نه اٿن. عربن جي اصطلاح عربن جي اصطلاح پراڻي اڄ تائين ڏاڙهي واري کي چوندا آهن

سوال ڪيو هو هنن پاڻ ۾ هڪڙو فتنو مچايائون اچي ته ادا نبي هي جيڪو چئو ٿا سو اهو نبي ته اسان کي چئي ٿو توهان مَ شرڪ ڪيو پاڻ ٻه ٽن الاهن جا نالا ٿو وٺرائي ڪڏهن الله جي نالي سان ٿو چئي سائين شروع ڪيو ڪڏهن رحمان جي نالي سان ٿو چئي شروع ڪيو پاڻ ۾ اهو ڪافرن اچي اعتراض نبي اڪرم صلي الله وسلم تي ڪيو تون چوندو آهي ته شرڪ نه ڪريو پر هي تون به شرڪ ٿو ڪري رحمان وري ڪير آيو الله ته اسان به سمجهون ٿا

معنيٰ جو بلڪل ڪجهه به اکر نه ٿئي ائين به نه پر آواز به هجي معنيٰ هوريان به هجي قرات به هجي آواز به نه هجي جهر کي سلب ڪر وابتغ بين ذالڪ سبيلا هاڻي جهر جي ضد ۾ آهي عدم جهر عدم جهر جو مقابل پهلو آهي صفا سر جهر ۽ سر اهي ٻه پاڻ ۾ مقابل آهن

جنهن ڏينهن جبرائيل عليه السلام اچي ۽ پڙهيو قيامت سورت جي مضمون کي ته حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن ان سان زبان پئي هلايائون رڳو زبان پئي هلايائون ان ۾ همس به ڪونه هو همس معنيٰ اکر ٺهي ۽ ڪجهه آواز سرراٽ ٻڌڻ ۾ اچي اهو نه هو صرف زبان مخارج ۾ چري پئي

پر هوريان ڀلي پڙهي ۽ ڪنن سان ٻڌي ان جي لاء الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته توهان چپ به ڪريو انصتوا معنيٰ توهان کي يقين ٿيو آهي ته قرآن پڙهي ٿو تنهن ڪري انصات ڪريو قرات جي پٺيان قرات مطلب ته ڪانهي اهو صاف مطلب باقي رهي اندر نفس ۾ پڙهڻ سو ممنوع ڪونهي ڪو. اهو ممنوع ڪونهي. نفس ۾ پڙهڻ ممنوع ڪونهي ڪو. حرڪت لساني ناهي ڪرڻي. زبان کان سواء جيڪڏهن اندر هجي ته پڙهجي. حضرت ابو هريره کي شاگرد ٿو چوي، حضرت ابو هريره هڪڙي شاگرد کي چيو ته لا صلاة الا بفاتحة الڪتاب ته هن چيس ته إنا نڪون احيانا وراء الامام ته اسان بسا اوقات امام جي پٺيان هوندا آهيون پوء فرمائي ٿو

نماز ٿيندي هئي دير سان، صبح جو به اٿندا ڪونه هئا، تنهن ڪري ٽئي وقت جهر ۾ رهيا، تعليم جو وقت قرآن جو اهو ٿيو، باقي هي ٻه وقت بند ٿي ويا جو اچي ماڻهو ڳالهائيندا. انهيء حالت کي اڄ تائين رکيو ويو، جيئن الله تعاليٰ جو شڪر ڪرڻ گهرجي، اسلام کي الله تعاليٰ ايڏي عزت ڏني آهي جو اسان هاڻي انهن تڪليفن کان آزاد آهيون، ان نعمت جي يادگار ۾ سنت اها محفوظ رکي وئي آهي. الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا چؤ الله جي تعريف آهي جنهن اولاد نه ورتي. نه ڪي ان سان ڪو شريڪ آهي ملڪ ۾ نه ڪي ان جي لاء ڪو وارث آ ولي آ ڪو رد آ انهن شخصن کي جيڪي چون پيا ته يهودي ۽ مشرڪ عرب جا عزير حضرت خدا جو پٽ مسيح الله جو پٽ ملائڪ الله جي بنات ان سڀني جي مٿان رد آيو ان مٿان سبحان الذي اسريٰ بعبده ليلا من المسجد الحرام متان ڪو اتي چوي ته اهو الله جو جزو هو، ٽڪڙو هو، وڃي هتي گڏيو. هتي الله تعاليٰ انهيء مضمون کي هن مضمون سان ملائي مطلب کي صاف ٿو ڪري ته تبري ڪري ڇڏيو انهيء ڳالهه کان ته الله تعاليٰ سان ڪو به شريڪ ڪونهي نه ملڪ ۾، نه خلق ۾، نه اولاد ۾، نه جزي ۾، نه ٽڪر ۾، الله تعاليٰ ته اجزا کان پاڪ آهي. هو ته خالق آهي اجزا جو. ولي من الذل، ڪو ذلت جي وقت ڪنهن جو وارث مددگار هجي، ڪبره تڪبيرا، پوء تون ان وقت ۾ چئو الله اڪبر.

هي سورت مڪي مڪرم ۾ نازل هن ۾ انقلاب جي خبر آهي ۽ انهيء ۾ ڪاميابي جي مؤمنن کي بشارت پهرين آيت کان ٻي آيت ۾ شروع ٿئي ٿي. پوء نائين آيت تي هلي ان جو اصل سبب ٻڌايو ٿو وڃي. انقلاب جو ايندو آهي ته ڪهڙن ماڻهن کان ايندو آهي. نائين آيت ۾ اهڙي اشخاص جو بيان شروع ٿئي ٿو نائين آيت کان بعد يا نائين آيت ۾ جيڪي دنيا کان انقطاع ڪري ويا انقلاب اهي ماڻهو آڻيندا آهن جن جو دنيا کان انقطاع هوندو آهي جهاد في سبيل الله ۾ انسان پنهنجي مال ۽ جان تان هٿ کڻي ٿو اهو انقطاع دنيا آهي دنيا کان ڪپجي وڃڻ آ. اهو ماڻهو جيڪو جنگ ۾ هن لاء وڃي ٿو ته مان پنهنجي جان قربان ڪندس هن لاء وڃي ٿو جيڪي مال آهي قربان ڪندس تزڪيه قلب جي لاء جهاد ۾ وڃڻ

جو ماڻهو جيئري جان ۾ هنن اکين سان حضور انور صلي الله عليه وسلم کي ڏسي عادتاً اها مشڪل آهي. جهاد نادر الوقوع آهي جو ڪافرن سان اٿي ماڻهو جنگ ڪري هن دور ۾ تنهن ڪري تزڪيه قلب باقي وڃي رهيو الله جي نالي وٺڻ سان انهن ٽنهي ڳالهين ۾ انقطاع ٿيندو آهي. جڏهن چڱي ماڻهوء جي متعلق اچي ٿو خيار عباد الله اذا رؤوا ذڪر الله الله جا نيڪ ٻانها جڏهن ڏسبا آهن ته الله ياد ايندو آهي حضور انور صلي الله وسلم جن سان به ته ڏسڻ ۾ اهو حال پيدا ٿيندو هو ماڻهو جو حضرت حنظله ٿو چوي ته اذا ڪنا عند رسول الله ڪانا نري الله حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم وٽ هوندا آهيون ته ڄڻ الله کي پيا ڏسون ايڏي قلب جي صفائي اچي ويندي آهي جو پنهنجي رب کي حاضر ۽ ناظر پنهنجي مٿان سمجهندا آهيون نبي جي زيارت سان ۽ جهاد في سبيل الله ۾ به انسان هر شي تان هٿ کڻي پنهنجي رب جي ڪلمي کي بلند ڪرڻ جي لاء وڃي ٿو اهو جو الله جو نالو ذڪر الله ان سان به تزڪيه قلب جو ٿيندو آهي اهو عام آهي مروج آهي موجود آهي. هتي ڳالهه آهي انقلاب جي، جهاد جي. پوء اهو حقيقت ۾ انتقا انقطاع لله آهي. اهو ائين آهي جيئن اصحاب ڪهف دنيا کي ڇڏي هليا ويا ڏٺو مقابلو نه ٿيندو هجرت ڪيائون اهو انقلاب ڪهف سورت هڪ غار جو قصو آهي تنهن ڪري هن کي ڪهف چيو ٿو وڃي ڪهف چئبو آهي غار کي اصحاب الغار ٻيو هتي رقيم جو اکر ٿو اچي رقيم اسم صفت مشبه جو صيغو بمعنيٰ مرقوم

سڀ تعريفون انهيء رب جون آهن، لم يجعل له عوجا، جو ان ۾ ڪو ڏنگ ڦير ڪونهي. اعليٰ کان اعليٰ تعريف، اعليٰ درجي جو شڪر، انهيء مالڪ جو ٿي سگهي ٿو، جو پنهنجي مخصوص ۽ مقرر بندي تي قرآن پاڪ نازل ڪيائين، جيڪو اعليٰ ۽ اڪمل ڪتاب هيو، جنهن ۾ الله تعاليٰ زمين وارن سڀني تي وڏي نعمت اچي پهچائي.

پر الله جو ڪلام اول کان آخر تائين هڪڙو جزو، هڪڙو جملو، هڪڙي آيت ٻي آيت سان، جزي سان، جملي سان ٽڪريل ناهي. ساري جو سار پوري روانگي سان هڪ حڪم ۾، هڪ فيصلي ۾، هڪ طرح ۾ آيل آهي. قيما، سڌو، مضبوط، قيما، مستقيما. لا خطر ٿي قيما علي الڪتب السابقة اي يصدقها اڳين ڪتابن کان جو قيم آ معنيٰ انهن کي سڌو ڪندڙ آ جيڪي حڪم احڪام انهن وٽ تحريف ڪري غلط ڪيا قرآن انهن کي سڌو ڪري ڏنو ٿيو جيئن ڪنهن شاگرد جي حساب مان چڪ ڪڍي هتي انگ وجهي سڌو ڪري تيئن الله تعالي اڳين ڪتابن ۾ جيڪي به غلطيون انهن پاڻ ڪيون هيون تحريف جون قرآن کڻي سڌيون ڪري ڏنيون

خوف، خوفناڪ شيء، آفت، ڪافرن کي سخت عذاب کان ڊيڄاري، جيڪو صادر ٿيندو الله جي پاسي کان، من لدنه، صادر ٿيندو رب جي پاسي کان. يعني جيڪي تڪذيب ڪرڻ وارا، انهن تي سخت آفت اچڻي آهي، پوء دنيا ۾ يا آخرت ۾، الله قهار جي طرفان، هن ڪتاب آگاهي ڏني، ياد رکو، ان ڳالهه کي سمجهو ۽ سڌو مضمون، صاف، چئجي ته سمجهڻ ۾ نه اچي يا ڪو چئي ته مون کي خبر نه پئي مان ٻڌو هو پر نه سمجهي سگهيس سوال ئي نٿو پيدا ٿئي ايمان آندو هن قرآن تي ۽ ان جي حڪم تي هلي پيا انهن کي مبارڪ ٿو ڏئي پيو ڪاميابي جي خوشخبري الذين يعملون الصالحات ايمان عمل صالح جيڪي نيڪي جا ڪم به ڪن لهم اجرا حسنا ته بدلو انهن کي بهتر ملندو ماڪثين فيه هميشه رهندا انهي بدلي ۾ جيڪو بدلو الله هنن کي عطا فرمائيندو سو ماڪثين فيه هميشه رهندا انهي ۾ بظاهر ته مراد آخرت جو بدلو سمجه ۾ پيو اچي مومنين قانتين کي الله تعاليٰ دائمي خوشي ۽ ابدي راحت عطا فرمائيندو پر هڪڙو شخص جڏهن جو رب تعاليٰ جي دين کي قائم ٿو ڪري ۽ قومن جي دلين تي فتح ٿو ڪري ته سڀ فرمانبردار ٿي پون ٿا. ماحول مقدس، الله جي عبادت، نبي پاڪ جي سنت، ماڻهن ۾ امن، فيصلي ۾ عدالت، پوء سمجهو ٿا ته اها جنت آهي. اهڙو ملڪ بهترين ملڪ آهي. ايڏو ماحول تمام هڪڙو خوش نصيب شخص جو ماحول آهي.

طاقت ۽ سهارو پنهنجو غلط رکيو اٿن انهن کي ڊيڄاري ٿو ڪي اهڙا ماڻهو هيا جن پنهنجو غلط سهارو رکيو ۽ ان تي ڀروسو ڪيو انهن کي ڊيڄاريندڙ آهي هي قرآن شريف ڊيڄاري ٿو هو ڪير هيا هڪ يهود ٻيا نصارا الله جي لاء اولاد تجويز ڪيو جعلوا لله جزوا خدا جي لاء جزا ۽ ٽڪرا کڻي بڻايائون ته هي به خدا جو ٽڪرو آهي هي به جزو آهي نصارن ائين ڪيو حضرت عيسيٰ عليه السلام کي خدا جو جز ٽڪرو اولاد ٿيو اولاد انسان جو جز آهي ائين اولاد الله جو به جز ٿيو حضرت عزير جي لاء خدا جو پٽ چيو بادر مشرڪن الله جي لاء ملائڪن کي ڌيئر قرار ڏنو گويا ان جڳه تي اولاد تجويز ڪرڻ وارا ڪافر بالخصوص ۽ نصارا اڃا زور ۽ يهودي ان کان مٿي انهن سڀني پنهنجي انهيء معاملي ۾ ايڏيون عظيم غلطيون ڪيون ۽ نقصان ڪري ڇڏيو. ڊيڄاري ٿو قرآن انهن کي جن چيو الله اولاد ورتي آهي ايڏو عيب ٿا لڳائن خدا جي ذات ۾. ما لهم به من علم انهن کي علم ڪونهي ڪا تحقيق علمي ڪو اصول هٿ ۾ کنيو اٿن يا انهن جي پيء ڏاڏن اها ڳالهه ٻڌائي هئي پنهنجي هٿرادو ڳالهيون ٺاهي رب تبارڪ وتعاليٰ جي سبوحيت ۽ قدوسيت جي شان ۾ اهڙي قسم جا غلط اکر ڳالهائڻ اهڙيون گستاخيون ڪرڻ انهي ۾ صفا شرمائڻ به نه ۽ اهو پروگرام کڻي وري دنيا جي آڏو پيش ڪرڻ اهڙي بي حيائي عيسائيت جي پرچار يهوديت جي پرچار ۽ وري قبول ڪرڻ وارا انهن کي موڪل ڏين هن کان وڌيڪ ٻيا بيشرم ڪير؟ اسان جي هن ملڪ ۾ عيسائين جون ڪيتريون چرچون ۽ گرجائون پيون ٺهن هر وقت آئي ڏي انهن کي اجازتون ته ڀلي توهان ڪفر ملڪ ۾ ڦيلايو مطلب هي آهي ته مسلمانن کي ڀلي عيسائي بڻايو جيڪو شخص اها اجازت ملڪ ۾ ڏئي ٿو ته ڀلي ڪفر اسان جي ملڪ ۾ شايو ڪريو جنهن ڪفر تي نبي سائين جن جهاد ڪيا جانيون قتل ٿيون